ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ Podcast ມື້ນີ້ ສຸພັດຕາ ແລະ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ສະບາຍດີ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີ ສຸພັດຕາ ໂອ້ ຊົງຜົມໃໝ່ ທ້ວງເລີຍ
ຂອບໃຈ
ມື້ນີ້ເຮົາຊິມາເວົ້າເລື່ອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ຫຼືວ່າ EP ນີ້ ເຮົາຈະມາເວົ້າເລື່ອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຫຼາຍພັນຄອບຄົວອອກຈາກໂຄງການເຂື່ອນ ໂດຍສະເພາະໂຄງການເຂື່ອນຢູ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ມາເ ບິ່ງວ່າຊີວິດການເປັນຢູ່ເຂົາເຈົ້າຈະດີຂຶ້ນ ຫຼືວ່າຂີ້ຮ້າຍລົງ ເຮົາຊິມາລົມກັບແຂກຮັບເຊີນຂອງເຮົາ ກໍຄື ເພັດສະຫຍາມ ນັກຂ່າວເອເຊຍເສລີ ຕອນນີ້ຢູ່ໃນສາຍກັບພວກເຮົາແລ້ວ ສະບາຍດີ ເພັດສະຫຍາມ ສະ ບາຍດີ ເຈົ້າ ສະບາຍດີ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ
ເຈົ້າ ສະບາຍດີ ເຈົ້າ ສະບາຍດີ ແຕ່ວ່າກໍຕ້ອງຂໍບອກບັນດາທ່ານທີ່ຮັບຟັງຮັບຊົມຢູ່ວ່າ ອ່າ ນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາທ່ານນີ້ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເປີດເຜີຍໜ້າຕາໄດ້ ຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ ກະຢາກໃຫ້ ທ່ານຮັບຮູ້ໄວ້ກ່ອນເນາະ ໂຄງການເຂື່ອນຢູ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ໄລ່ລວມແລ້ວນີ້ ມີປະຊາຊົນເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ຍົກຍ້າຍຈັດສັນນີ້ ຫຼາຍຄອບຄົວປານໃດ
ອືມ ຄືຕ້ອງເກີ່ນກ່ອນເລີຍເນາະວ່າ ອ່າ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງປະເທດລາວເນາະ ມີ ມີແຜນທີ່ຈະສ້າງເຂື່ອນໃນແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ ທັງໝົດນີ້ 9 ແຫ່ງເນາະ ອືມ ສ້າງ ສ້າງໄປແລ້ວນີ້ກະມີເຂື່ອນດອນສະໂຮງ ຢູ່ແຂວງ ຈຳປາສັກເນາະ ແລ້ວກະເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ຢູ່ແຂວງ ອັນ ໄຊຍະບູລີ ອັນນີ້ຄືເຂື່ອນ 2 ແຫ່ງທີ່ສ້າງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວເນາະ ອ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ກະກຳລັງສ້າງຢູ່ເຂື່ອນ ອ່າ ຫຼວງພະບາງ ແລ້ວກະເຂື່ອນປາກລາຍ ແລ້ວກະເ ຂື່ອນປາກແບງ ຕາມລຳດັບເນາະ ໄອ້ໃນ 3 4 5 ເຂື່ອນທີ່ເວົ້າມານີ້ນະ ມີປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍປະມານ 7,000 ຄອບຄົວ ອືມ ໝື່ນ ສິບພັນປາຍກວ່າຄົນ ອືມ ທີ່ສູນເສຍທີ່ດິນ ແລ້ວກໍຖືກຍົກຍ້າຍ ອືມ ແຕ່ວ່າປັດຈຸບັນນີ້ ມີຄົນຖືກຍົ ກຍ້າຍແລ້ວເນາະ ຊາວບ້ານທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍແທ້ໆນີ້ ມີປະມານສັກເກືອບໆ ອ່າ 2,000 ປາຍ 2,000 ປາຍກວ່າຄອບຄົວແລ້ວ ອືມ ແລ້ວກໍ ອ່າ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອນີ້ກຳລັງມີການ ອ່າ ບຸກເບີກທີ່ດິນ ແລ້ວກໍກໍ່ສ້າງເຮືອນຈັດສັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້ າ ອ່າ ເພື່ອທີ່ຊິຍົກຍ້າຍໄປຕາມແຜນຂອງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ລວມໆແລ້ວກະປະມານ 7,000 ກວ່າຄົນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໃນຕອນນີ້ ສະເພາະເຂື່ອນແມ່ນ້ຳໂຂງເນາະ
ເຈົ້າ ແລະ ຍັງມີເຂື່ອນທີ່ຈະວາງແຜນສ້າງອີກແມ່ນບໍ່ ຍົກຕົວຢ່າງຄືວ່າ ໄດ້ຍິນວ່າເຂື່ອນ ອັນນ່າ ປາກລາຍ ເຂື່ອນ ອ່າ ຊະນະຄາມອີກ
ແມ່ນ ຫຼັງຈາກນີ້ ອ່າ ກະຊິມີເຂື່ອນປາກລາຍ ເຂື່ອນປາກແບງ ເຂື່ອນພູງອຍ ເຂື່ອນບ້ານກຸ່ມ ເຂື່ອນປາກຊົມເນາະ ອ່າ ທີ່ຢູ່ໃນແຜນ ແລ້ວກະ ປັດຈຸບັນນີ້ ອ່າ ເຂື່ອນປາກລາຍ ເຂື່ອນປາກແບງນີ້ ຕຽມການກໍ່ສ້າງແລ້ ວ ແຕ່ວ່າທາງການລັດຖະບານລາວເນ່ຍ ກັບທາງບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາໂຄງການເນາະ ອ່າ ຍັງບໍ່ທັນເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງແຜນການຍົກຍ້າຍ ແຜນການຊົດເຊີຍປະຊາຊົນເທື່ອເນາະ ໃນໄອ້ໂຕ ໂຕປາກລາຍ ແ ບງ ແລ້ວກະພູງອຍໂຕນີ້ ອື ເຈົ້າ ເຈົ້າ ອັນ ບັດນີ້ເນາະ ໃນເມື່ອວ່າ ອັນ ປະຊາຊົນຫຼືວ່າເຂື່ອນທີ່ວ່າສ້າງແລ້ວ ແລະປະຊາຊົນທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີການຊົດເຊີຍຫັ້ນ ແລະຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ເປັນຄືແນວໃດ ເຈົ້າ ຢາກໃ ຫ້ເລົ່າສູ່ຟັງແດ່ເນາະ
ຄືຍົກຕົວຢ່າງ ໄອ້ ບໍ່ແມ່ນຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ເອົາ ເອົາຂໍ້ເທັດຈິງເນາະ ອ່າ ສຳລັບເຂື່ອນດອນສະໂຮງກັບເຂື່ອນໄຊ ອ່າ ໄຊຍະບູລີເນາະ ສອງເຂື່ອນນີ້ເປັນເຂື່ອນທີ່ກໍ່ສ້າງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລ້ວກະ ອ່າ ເດີນໄຟ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຂາຍໄຟຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລ້ວກະຍົກຍ້າຍຊາວບ້ານຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ລວມແລ້ວກະເກືອບພັນ ພັນປາຍກວ່າຄອບຄົວເນາະ ໂດຍສະເພາະທາງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີເອງເນາະ 15 ບ້ານເນາະ ອື ອ່າ ໃ ນຊ່ວງທຳອິດທີ່ ທີ່ເຮັດຂ່າວມາເນາະ ຄືຊາວບ້ານເຂົາເຈົ້າກະເປັນກັງວົນມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຢູ່ແລ້ວເນາະ ວ່າບໍ່ຕ້ອງການຍົກຍ້າຍ ອື ເພາະວ່າຖ້າຍົກຍ້າຍໄປແລ້ວ ຊີວິດມັນຕ້ອງດີຂຶ້ນເນາະ ອ່າ ເງິນຊົດເຊີຍມັນ ຕ້ອງເໝາະສົມ ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງມັນຕ້ອງ ອ່າ ເໝາະສົມກັບເຂົາເຈົ້າ ຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ ວິຖີຊີວິດເນາະ ອືມ ຍ້າຍໄປແລ້ວຕ້ອງບໍ່ທຸກບໍ່ຍາກຊີ້ນະ ແຕ່ປາກົດວ່າຜ່ານໄປສາມປີເນາະ ຕາມແຜນເຂົາເຈົ້າ ກໍ ຄືທາງບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ເຂົາເຈົ້າສິຊ່ອຍເຫຼືອເຂົ້າ ຊ່ອຍເຫຼືອເງິນຊົດເຊີຍລາຍເດືອນປະມານສາມປີ ໂດຍ ໂດຍລະບຽບຂອງລັດຖະບານລາວແລ້ວເນາະ ອືມ ຜ່ານມາ 3 ປີແລ້ວ ອ່າ ເຮົາກັບໄປ ເ ຮົາກັບໄປເບິ່ງ ເຮົາກັບໄປ ອ່າ ຖາມຄວາມຄຶດຄວາມເຫັນເຂົາເຈົ້າ ຊາວບ້ານຊາວຊ່ອງວ່າ ເອີ້ຍ ຊີວິດ ອ່າ ຜ່ານມາສາມປີແລ້ວ ມັນ ມັນໄຄຂຶ້ນແນວໃດ ມັນດີຂຶ້ນແນວໃດ ມັນທຸກແນວໃດຈັ່ງຊີ້ນະ ປາກົດວ່າຊາວ ບ້ານເຂົາເຈົ້າກະຍັງບອກວ່າ ມັນບໍ່ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ ມັນ ມັນບໍ່ພໍກິນ ອ່າ ດິນໄຮ່ດິນສວນມັນບໍ່ເໝາະສົມ ອືມ ລາຍໄດ້ມັນບໍ່ໝັ້ນຄົງ ອືມ ສູນເສຍອາຊີບຈັ່ງຊີ້ນະ ຈາກທີ່ຊາວບ້ານເຄີຍຫາປານ້ຳຂອງມາຂາຍຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ ກະ ພໍຍ້າຍໄປແລ້ວມັນກະຫາບໍ່ໄດ້ຄືເກົ່າ ເພາະວ່າ ອ່າ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການເຂົາເຈົ້າ ເໜືອເຂື່ອນເຂົາເຈົ້າກະເຮັດເປັນເຂດສຳປະທານ ໃຕ້ເຂື່ອນເຂົາເຈົ້າກະເຮັດເປັນເຂດສຳປະທານ ແລ້ວຊາວບ້າ ນກະບໍ່ມີບ່ອນຫາປາຄືເກົ່າຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກະ ມັນກະກາຍເປັນ ອ່າ ປັນຫາຂອງຊາວບ້ານຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວການສ້າງເຂື່ອນໃສ່ແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ເດເຈົ້າ ກະທົບໃສ່ແມ່ນ້ຳຂອງແນວໃດ ແລ້ວນ້ຳຂອງຫຼຸດລົງບໍ່ ຫຼືຈັ່ງໃດ ແ ລ້ວກະຜູ້ຫາປາອະໄລເນາະ ຢາກໃຫ້ ອັນ ເວົ້າຕົວນີ້ຄືນສູ່ຟັງອີກແດ່ ຄື ຄືເຂື່ອນແມ່ນ້ຳຂອງເນາະ ມັນເປັນເຂື່ອນ ໄອ້ ເຂື່ອນ ໄອ້ ເຂື່ອນແມ່ນ້ຳຂອງເນາະ ແມ່ນ້ຳຂອງມັນເປັນແມ່ນ້ຳສາຍຫຼັກເນາະ ທີ່ໄຫຼຜ່ານມ າແຕ່ຈີນ ພະມ້າ ລາວ ໄທ ອ່າ ລົງໄປ ໄອ້ ກຳປູເຈຍ ໄປຮອດ ອ່າ ຫວຽດນາມຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າເວລາຕັນເຂື່ອນແລ້ວເນາະ ລະດັບນ້ຳເໜືອເຂື່ອນ ທ້າຍເຂື່ອນຊີ້ນະ ມັນບໍ່ໄດ້ເທົ່າກັນຊີ້ນະ ແລ້ວກະມັນມີປັນຫາເລື່ອງ ການເປີດປິດເຂື່ອນ ການເປີດປິດເຂື່ອນນີ້ ຄັນບໍ່ແຈ້ງຊາວບ້ານ ມັນກະ ຜູ້ທີ່ຢູ່ທ້າຍເຂື່ອນ ມັນກະ ມັນກະລຳບາກ ນຶກອອກບໍ່ ຢ່າງອັນໃດ ຢ່າງເມືອງປາກລາຍເນາະ ຊາວບ້ານທີ່ເຮັດເຮືອນແພຈັ່ງຊີ້ນະ ເຮັດເຮື ອນແພແລ້ວ ເວລາເປີດປິດເຂື່ອນບໍ່ບອກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ແຈ້ງເຕືອນເຂົາເຈົ້າຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກໍເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າມີບັນຫາ ເຮືອນແພຕ້ອງ ອ່າ ເຂົາເລື່ອງອະໄລອະນະ ການຄ້າການຂາຍມັນກໍບໍ່ໄດ້ ບໍ່ ແນ່ ບໍ່ແນ່ບໍ່ນອນຊີ້ນະ ເພາະວ່າເປີດນ້ຳແບບບໍ່ເປັນເວລາຊີ້ນະ ກະທົບກັບການປູກຜັກປູກຫຍ້າ ດິນເຈື່ອນ ຢູ່ເມືອງປາກລາຍເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເລີຍເນາະວ່າ ອ່າ ຜົນກະທົບຈາກລະດັບນ້ຳທີ່ ອ່າ ບໍ່ປົກກະຕິເນາ ະ ການເປີດປິດເຂື່ອນບໍ່ເປັນເວລາຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກະທົບກັບຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ຄູ່ມື້ນີ້ທາງບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາໂຄງການເນາະ ກັບທາງລັດຖະບານລາວ ເຂົາເຈົ້າກໍພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງຕາຝັ່ງເຈື່ອນຢູ່
ມາເບິ່ງວ່າສາມຫາສີ່ປີນີ້ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູໄດ້ເລີຍແມ່ນບໍ່ເນຍ ຕາມທີ່ວ່າໄດ້ສຳພາດກັບຊາວບ້ານ ມັນສິ ສັດສ່ວນນ້ອຍ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ສັດສ່ວນນ້ອຍທີ່ສິນະ ຟື້ ອ່າ ຟື້ນຟູຄຸນນະພາບຊີວິດໄດ້ຈັ່ງຊີ້ນ່າ ຄັນຄົ ນຄອບຄົວໃດບໍ່ມີພື້ນຖານທີ່ໝັ້ນຄົງ ມັນກໍຢູ່ຍາກ ອື ຄອບຄົວໃດທີ່ມີເງິນມີທອງຢູ່ແລ້ວນະ ມີດິນດອນຕອນຫຍ້າທີ່ຫຼາຍ ເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ເງິນຊົດເຊີຍຫຼາຍ ເຂົາເຈົ້າອາດສິໄປຊື້ ອ່າ ດິນຕອນໃໝ່ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເພິ່ງພາດິນບຸ ກເບີກຈາກທາງລັດຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ຫຼືວ່າຖ້າເຂົາເຈົ້າມີດິນດອນ ອ່າ ບ່ອນໃໝ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ເຂົາເຈົ້າກໍຂາຍເພື່ອມາດຳລົງຊີວິດເຂົາເຈົ້າຕໍ່ໄປຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າຄົນລາວສ່ວນຫຼາຍ ອ່າ ຍັງຄ່ອນຂ້າງນະ ມີຄຸນນະພາບຊີ ວິດທີ່ທຸກຍາກຢູ່ເນາະ ອືມ ເວລາເຂົາເຈົ້າໄປແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີອາຊີບ ບໍ່ມີ ອ່າ ທີ່ດິນທຳການກະເສດທີ່ພຽງພໍຈັ່ງຊີ້ນະ ເວລາໄປແລ້ວມັນກໍບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູໄດ້ ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນນະ ເພາະວ່າເບິ່ງຈາກແຜນນ ະໂຍບາຍ ອ່າ ຂອງລັດຖະບານລາວເນາະ ແລະກະບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ເຂົາເຈົ້າກໍສິບອກວ່າ ອໍ ເຂົ້າໄປ ເອີ ຊຸກຍູ້ຊາວບ້ານເຮັດ ອ່າ ກະສິກຳ ເຂົ້າໄປຊຸກຍູ້ຊາວບ້ານເຮັດ ອ່າ ຫັດຖະກຳ

ເຈົ້າ ບັດນີ້ນໍມາເວົ້າເລື່ອງວ່າຍົກຍ້າຍໄປແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າກໍມີຄວາມລຳບາກຄືອັນອ້າຍເວົ້າມາເນາະ ແລະ ນອກຈາກລຳບາກບໍ່ມີອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ບໍ່ມີທີ່ດິນແລ້ວ ແລ້ວເລື່ອງການເປັນຢູ່ເນາະ ນ້ຳໃຊ້ ເອີ ຈັ່ງໃດ ບໍລິໂພກບໍ່ ກິນໃຊ້ອາບຈັ່ງຊີ້ເດ ເຈົ້າ ເປັນຈັ່ງໃດ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມີບັນຫາບໍ່ເນາະຕົວນີ້ ສຳລັບຜູ້ທີ່ວ່າຖືກຍົກຍ້າຍໄປ
ຄືຢ່າງເຂດ ອ່າ ຖ້າເປັນໂຄງ ໄອ້ ຖ້າເປັນຊາວບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄຊຍະບູລີ ຈາກດອນສະໂຮງເນາະ ຕົວນີ້ຍັງບໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງ ເລື່ອງນ້ຳເນາະ ແຕ່ວ່າເລື່ອງ ເລື່ອງນ້ຳຂາດແຄນ ເລື່ອງການຢູ່ການກິ ນ ອ່າ ທີ່ດິນທຳມາຫາກິນ ສ່ວນຫຼາຍສິພົບເຫັນໃນເຂື່ອນ ອ່າ ເຂື່ອນຂະໜາດ ໄອ້ ເຂົາລຽກ ເຂື່ອນໃນສາຂາແມ່ນ້ຳຂອງ ເຊັ່ນ ອ່າ ເຂື່ອນນ້ຳທາ ເຂື່ອນນ້ຳອູ ເຈົ້າ ອ່າ ເຂື່ອນນ້ຳເທີນ ນ້ຳເທີນ 1 ຊີ້ນະ ເພາະວ່າພວກ ນີ້ໂຍກຍ້າຍໄປແລ້ວ ອ່າ ຖືກໃຫ້ໄປຢູ່ເທິງພູເທິງດອຍ ອອກບໍ່ ດັ່ງນັ້ນແຫຼ່ງນ້ຳກໍບໍ່ມີ ອ່າ ການເຮັດປະປາ ອ່າ ກໍຫຍຸ້ງຍາກ ເພາະວ່າແຫຼ່ງນ້ຳບໍ່ມີ ອື ປ່າໄມ້ກໍຕ້ອງຕັດພູຕັດດອຍ ຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນບໍ່ແມ່ນທົ່ງພຽງ ມັນກໍເລີຍ ອື ປູກຫຍັງກໍຍາກ ອືມ ແຕ່ວ່າໄອ້ ອ່າ ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແມ່ນ້ຳໂຂງຕອນນີ້ຍັງ ອ່າ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຈະເປັນພວກ ອ່າ ສູນເສຍອາຊີບ ເພາະວ່າຄົນທີ່ຢູ່ໃນແມ່ນ້ຳຂອງຄືສ່ວນຫຼາຍຫາປາໃນແມ່ນ້ຳຂອງໄປຂາ ຍໃນຕະຫຼາດ ອືມ ແຕ່ປາໃນແມ່ນ້ຳຂອງກໍຫຼຸດລົງ ນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງກໍຂຶ້ນລົງຜິດປົກກະຕິ ມັນເຮັດໃຫ້ສັດນ້ຳນີ້ມັນ ອ່າ ເອີ້ນຈັ່ງໃດ ມັນຜິດລະດູຂອງມັນຫັ້ນນະ ອືມ ມັນບໍ່ຂຶ້ນບໍ່ລົງຕາມລະດູການຂອງມັນ ມາເບິ່ງຕົ ວໜຶ່ງວ່າ ທາງໂຄງການເຂົາເຈົ້າຄືວ່າຈັດສັນທີ່ດິນໃຫ້ ສ້າງເຮືອນໃຫ້ ບັດນີ້ທີ່ດິນທຳການຜະລິດ ທີ່ດິນເຮັດການຜະລິດກະສິກຳເພື່ອລ້ຽງຊີບ ມັນບໍ່ພຽງພໍວ່າຄືຈັ່ງໃດ ເທົ່າທີ່ວ່າ ຄືຍົກຕົວຢ່າງຂອງ ຂອງໂຄງກ ານເຂື່ອນ ອ່າ ໄຊຍະບູລີເນາະ ທີ່ເຂົາເຈົ້າ ອ່າ ບຸກເບີກໃຫ້ທີ່ດິນ ໄປບຸກເບີກທົດແທນທີ່ດິນຄືນໃຫ້ປະຊາຊົນເນຍ ຖ້າ ຖ້າຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບມີສອງຄົນ ຫຼື ສາມຄົນ ໄດ້ປະມານໜຶ່ງເຮັກຕາ ຢ່າງນີ້ ແຕ່ຖ້າປະມ ານ 3 ຄົນ ຫຼື 4 ຄົນ ແຕ່ວ່າ ອ່າ ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂວ່າເປັນເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ອີກ ກໍສິໄດ້ປະມານ 1.5 ແຕ່ຖ້າ 5 ຄົນຂຶ້ນໄປນະ ປະຊາກອນໃນ ໃນຄົວເຮືອນ 5 ຄົນ ສິໄດ້ປະມານ 3 ເຮັກຕາ ອືມ ເຂົາເຈົ້າກໍສິມີລະບຽບຂອງເ ຂົາ ພຽງແຕ່ວ່າດິນທີ່ເຂົາເຈົ້າບຸກເບີກໃຫ້ ມັນບໍ່ແມ່ນດິນທົ່ງພຽງເນາະ ອື ມັນເປັນດິນເຂົາ ເຂົາເຈົ້າຕັດເຂົາແລ້ວກໍບຸກເບີກ ອ່າ ທາງຟາກເຂົາຈັ່ງຊີ້ນະ ດັ່ງນັ້ນດິນ ດິນມັນບໍ່ໄດ້ເໝາະສົມກັບການປູກ ເຮັດໄຮ່ ເຮັດສວນ ເອີຍ ເຮັດໄຮ່ເຮັດນາ ມັນເໝາະກັບການປູກມັນຕົ້ນ ປູກຢາງ ອ່າ ປູກໝາກ ໝາກລຳໄຍ ປູກໝາກພ້າວໄປຈັ່ງຊີ້ນະ ນຶກອອກບໍ່ ແຕ່ວິຖີຊະວັດ ແຕ່ວິຖີຊີວິດຂອງຊາວບ້ານສ່ວນໃຫຍ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດນາ ປູກຜັ ກ ຈັ່ງຊີ້ ມັນກໍ ມັນກໍບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ ມັນກໍເລີຍກາຍເປັນບັນຫາ ອ່າ ທີ່ວ່າ ອ່າ ຜ່ານມາ 3 ປີ 4 ປີ ຊາວບ້ານເຖິງວ່າມັນບໍ່ໄດ້ມີຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ ແລ້ວກໍບໍ່ໄດ້ມີອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ ເພາະວ່າສຸດທ້າຍເຂົາເຈົ້າກໍຍັງດີ້ ນຮົນ ອ່າ ເກັບເງິນເກັບທອງເພື່ອທີ່ໄປຊື້ດິນທົ່ງພຽງ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດນາປູກເຂົ້າຄືເກົ່າ
ເຈົ້າ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ບັດນີ້ອັນເມື່ອກີ້ກໍເວົ້າເລື່ອງວ່າອັນໄດ້ດິນໄດ້ດອນທີ່ເພິ່ນອັນນັ້ນອັນຊົດເຊີຍແລ້ວເນາະ ແລ້ວບັດນີ້ເວົ້າເລື່ອງອັນເງິນຊົດເຊີຍຕ່າງໆເດຊັ້ນ ເຈົ້າ ທີ່ວ່າຕາມທີ່ວ່າອ້າຍຕິດຕາມຂ່າວນີ້ມາ ແລ້ ວກໍໄດ້ລົມກັບຜູ້ອັນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນເນາະ ເພິ່ນກໍໄດ້ຮັບອັນເງິນຊົດເຊີຍຄ່າດິນດອນຂອງເພິ່ນ ກໍໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ບໍ່ ເຈົ້າ ຫຼື ຈັ່ງໃດເນາະ ອືມ ຄືຢ່າງໄອ້ເງິນຊົດເຊີຍເນ າະ ຖາມວ່າເໝາະສົມບໍ່ ເທົ່າທີ່ສຳພາດມາ ຊາວບ້ານ 99% ເຫັນວ່າບໍ່ໄດ້ເໝາະສົມ ບໍ່ເໝາະສົມ ເພາະວ່າ ອືມ ອ່າ ທີ່ດິນ ອ່າ ດິນປຸກສ້າງເນາະ ຫຼືວ່າເຮືອນເຂົາເຈົ້າຈັ່ງຊີ້ນະ ຢາກຍົກຕົວຢ່າງເຂື່ອນຫຼວງພະບາງເ ນາະ ທີ່ກຳລັງສິມີແຜນຍົກຍ້າຍໃນປັດຈຸບັນເນາະ ກໍຄືບ້ານລາດຫານເນາະ ບ້ານລາດຫານນີ້ເປັນບ້ານວັດທະນະທຳ ເປັນບ້ານທີ່ປະຊາຊົນລ່ຳລວຍແລ້ວ ມີເຮືອນສອງຊັ້ນສາມຊັ້ນ ເຈົ້າ ອ່າ ວັດກໍໃຫຍ່ວັດກໍງາ ມ ແຕ່ແຜນການ ອ່າ ເຮືອນຈັດສັນຂອງບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ກໍຄືບໍລິສັດຊໍການຊ່າງເນາະ ແລະກໍທາງລັດຖະບານລາວເຂົາເຈົ້າເອົາ ອ່າ ແຜນການກໍ່ສ້າງເຮືອນ ກໍຄືເປັນເຮືອນ ເປັນເຮືອນ ອ່າ ເປັນເ ຮືອນປູນຍົກສູງ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີ ບໍ່ມີຊັ້ນລ່າງ ກໍຄືຍົກສູງເປັນໃຕ້ຖຸນຈັ່ງຊີ້ນະ ເປັນໄອ້ ຄຳລາວເອີ້ນຈັ່ງໃດ ອື ອື ກໍຄືຍົກສູງແລ້ວມີ ຈະມີກ້ອງຕະລ່າງ ກ້ອງ ກ້ອງຕະລ່າງ ກ້ອງຕະລ່າງ ມີແຕ່ກ້ອງຕະລ່າງ
ແຕ່ຊັ້ນໃຕ້ນີ້ບໍ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ບໍ ອື ແລ້ວກໍບໍ່ມີເຮືອນໄຟ ມີສະເພາະເຮືອນ ຊາວບ້ານກໍບອກວ່າ ເຂົາບໍ່ຍອມ ເຂົາບໍ່ຍອມຮັບ ແລ້ວກໍເຂົາບໍ່ເຫັນດີກັບ ອ່າ ອ່າ ຄືຈັ່ງໃດຫັ້ນນະ ການອອກແບບເຮືອນຈັດສັນ ອື ຊຶ່ງຊ າວບ້ານກໍຍື່ນສະເໜີໄປຫາທາງສະພາແຂວງ ທາງສະພາແຂວງກໍຍື່ນໄປຫາທາງລັດຖະບານ ສຸດທ້າຍມາມັນກໍ ອ່າ ຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າລັດຖະບານລາວກໍບອກວ່າ ງົບປະມານມັນມີຈຳກັດ ໄດ້ສ່ຳນີ້ ນີ້ນະ ອື ຊຶ່ງພໍມາຫັນມາເບິ່ງແລ້ວເຫັນບໍ ມັນ ມັນບໍ່ໄດ້ເໝາະສົມ ມັນບໍ່ໄດ້ຍຸຕິທຳກັບຊາວບ້ານ ຖ້າໄປເບິ່ງເຮືອນເກົ່າຊາວບ້ານ ຄືມັນເປັນເຮືອນກໍ່ ເຮືອນໄມ້ງາມ ຢູ່ໃກ້ ອ່າ ເຂດມໍລະດົກໂລກ ເປັນບ້ານວັດທະນະທຳ ຊາວບ້ານຮ່ຳລວຍ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ເຮືອນຊົດເຊີຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກໍເປັນເຮືອນແບບເຮືອນປູນ ອ່າ ຍົກສູງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເຮືອນຫຼັງນ້ອຍໆ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າຢູ່ກັນ 3 ຄົນ 4 ຄົນ 5 ຄົນ ມັນກໍບໍ່ພໍເຂົາເຈົ້າ ແລະກໍເວລ າຍ້າຍເຂົາເຈົ້າໄປຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຈາກທີ່ຢູ່ແຄມຂອງ ຈາກທີ່ມີທົ່ງພຽງ ຈາກທີ່ຫາປາ ຈາກທີ່ປູກພືດ ກໍຍ້າຍເຂົາເຈົ້າຫຍັບຂຶ້ນໄປຢູ່ເທິງພູເທິງດອຍ ເປັນຂັ້ນບັນໄດຈັ່ງຊີ້ນະ ເຮັດເປັນຫັ້ນນະ ຄືດຽວກັບ ອ່າ ບ້ານຈັ ດສັນນ້ຳອູ ໂຄງການນ້ຳອູຂອງບໍລິສັດຈີນເຮັດໃຫ້ ອື ຊຶ່ງພໍໄປຢູ່ປີໜຶ່ງສອງປີ ໄອ້ທາງເຂື່ອນນ້ຳອູເຂົາເຈົ້າກໍຈົ່ມວ່າ ໂອຍ ດິນ ດິນແຕກເຂີບ ດິນແຫ້ງ ບໍ່ມີປະປາ ມັນສູງໂພດ ມັນບໍ່ມີນ້ຳ ບໍ່ມີ ອ່າ ແຫຼ່ງນ້ຳບໍ່ພຽງພໍ ການ ລ້ຽງສັດກໍລຳບາກນະ ກໍລະນີດຽວກັນກໍຄືຫຼວງພະບາງເຂົາເຈົ້າ ກໍຊາວບ້ານເຂົາເຈົ້າກໍເຫັນ ເຫັນຜົນກະທົບຂອງເຂື່ອນນ້ຳອູ ຫຼືວ່າເຫັນ ອ່າ ຜົນກະທົບຈາກຫຼາຍໆໂຄງການມາແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າເຖິງບອກວ່າ ບໍ່ຍອມ ບໍ່ຍອມ ຄັດຄ້ານ ແຕ່ວ່າປາກສຽງເຂົາເຈົ້າມັນບໍ່ໄດ້ດັງພໍທີ່ລັດຖະບານຊິຟັງ ບວກກັບວ່າເງິນທຶນຂອງບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາໂຄງການເຂົາເຈົ້າກໍມະຫາສານ ໃນຂະນະທີ່ຊາວບ້ານເຮົາຕ້ອງຫຼີກທາງເຂົ າເຈົ້າ ແລ້ວກໍຈຳເປັນທຸກຢ່າງ ໂດຍທີ່ຄັດຄ້ານຫຍັງບໍ່ໄດ້ ປາກຫຍັງບໍ່ໄດ້ ເວົ້າຫຍັງບໍ່ໄດ້
ອື ເພິ່ນກໍວ່າ ໃນສ່ວນຂອງພາກລັດ ອັນນີ້ວ່າ ເພິ່ນກໍວ່າ ເອີ ການສ້າງເຂື່ອນນີ້ເປັນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊາດ ມີການລົງທຶນ ມີການສ້າງງານ ໂຕນີ້ນີ້ ໃນສ່ວນນີ້ນີ້ ເຮົາເຫັນວ່າຈັ່ງໃດ ອ່າ ຄືສ້າງງານນີ້ອາດຈ ະເປັນຊ່ວງໃນໄລຍະສັ້ນ ຄຸນແກ້ວ ຢ່າງຊ່ວງເວລາທີ່ໂຄງການມີການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເນາະ ອື ເຂົາເຈົ້າກໍຊິຈ້າງຊາວບ້ານຫັ້ນລະໄປເປັນກຳມະກອນ ເຈົ້າ ກໍໄດ້ ອ່າ ຄ່າແຮງວັນລະ 150 ວັນລະ 200 ແລ້ວແຕ່ ແລ້ວແຕ່ ໜ້າວຽກເນາະ ແຕ່ວ່າໂຄງການກໍ່ສ້າງມັນຢູ່ປະມານ 3 ປີ 5 ປີຈັ່ງຊີ້ນະ ພໍໝົດ 3 ປີ 5 ປີແລ້ວມັນກໍເລີກຈ້າງເນາະ ດັ່ງນັ້ນຊາວບ້ານທີ່ ຊາວບ້ານຕໍ່ໄປເດ ຫຼັງຈາກໂຄງການຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເສັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຫັ້ນນ ະ ຊາວບ້ານສິເຮັດຫຍັງຫັ້ນນະ ມັນກໍ ມັນກໍກາຍເປັນຄຳຖາມວ່າ ອືມ ອືມ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ໝັ້ນຄົງເນາະ ອາຊີບເຂົາເຈົ້າຈັ່ງຊີ້ນະ ນຶກອອກບໍ່ ມັນກໍ ກໍນັ້ນແຫຼະ ຖືວ່າເຮົາຍັງ ເຮົາຍັງ ເທົ່າທີ່ສຳພາດຫຼາຍໆໂຄງການ ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ຂະໜາດໃຫຍ່ເນາະ ເຮົາຍັງບໍ່ເຫັນວ່າໂຄງການໃດທີ່ສິສົ່ງເສີມອາຊີບໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ ແບບຖ່ອງແທ້ໄດ້ ແບບແທ້ໆນະ ປະຊາຊົນແບບລືມຕາອ້າປາກໄດ້ ມີເງິນ ມີຄຳ ອ່າ ແລ້ວກໍພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຕາມທີ່ ຕາມແຜນຂອງລັດຖະບານລາວວາງໄວ້ຫັ້ນແຫຼະເນາະ ແຕ່ວ່າໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ເຮົາຍັງບໍ່ເຫັນໃນຈຸດນັ້ນນະ ເຖິງມີກໍມີໜ້ອຍ ຄົນທີ່ແບບຮ່ຳລວຍແທ້ໆ ຈັ່ງຊີ້ນະ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ບັດນີ້ນອກຈາກທີ່ວ່າເລື່ອງອາຊີບ ຫຼືວ່າອີ່ຫຍັງທີ່ວ່າວຽກເຮັດງານທຳບໍ່ ອັນນັ້ນແລ້ວເນາະ ລະນອກຈາກທີ່ວ່າອ້າຍໄດ້ລົມກັບປະຊາຊົນ ລະອ້າຍກໍໄດ້ລົມກ່ຽວກັບເລື່ອງການສ້າງເຂື່ ອນ ເລື່ອງຕ່າງໆນີ້ກັບທາງການລາວ ຫຼືວ່າພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ບໍ່ ເຈົ້າ ລະເພິ່ນວ່າແນວໃດເນາະ
ເຂື່ອນຂອງລັດຖະບານລາວທີ່ລົງທຶນເອງເນາະ ຈາກ 86 ເຂື່ອນໃນປັດຈຸບັນເນາະ ມີຢູ່ປະມານບໍ່ຮອດ 10 ເຂື່ອນທີ່ລັດຖະບານລາວເປັນຄົນລົງທຶນເອງ ນຶກອອກບໍ່ ແຕ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອກໍຄືເປັນບໍລິສັດຈີນ ບໍລິສັດໄທ ບໍ ລິສັດຫວຽດນາມ ລະກໍອີກຈຳນວນໜຶ່ງກໍໄປຮ່ວມຫຸ້ນກັບເຂົາເຈົ້າ ໄປຖືຫຸ້ນນຳເຂົາເຈົ້າ 5% 10% ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ແມ່ນເຂື່ອນຂອງທາງການລາວຢູ່ດີຫັ້ນນະ ທີນີ້ພໍສ້າງຂຶ້ນ ເຂົາຮ້ອງວ່າ ເຂົາຮ້ອງວ່າຖືຫຸ້ນລົມ ອືມ ຊຶ່ງ ຊຶ່ງເ ງິນທີ່ຖືຫຸ້ນ ລັດຖະບານລາວກໍກູ້ຢືມມາຈາກທາງນອກອີກເນາະ ອືມ ເພື່ອທີ່ຈະມາຖືຫຸ້ນກັບໂຄງການນີ້ ຕາມລະບຽບ ຕາມຫຼັກການຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ແຕ່ທີນີ້ ອ່າ ຫຼາຍໂຄງການກໍກໍ່ສ້າງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ອ່າ ຈຳໜ່າຍໄຟ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຫັນມາເບິ່ງປະຊາຊົນລາວກໍຍັງ ອ່າ ຈ່າຍຄ່າໄຟແພງ ອັນນັ້ນເຂື່ອນນ້ຳຂອງ ບັດນີ້ກັບເຂົ້າມາເລື່ອງເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍ ທີ່ວ່າເກີດກໍລະນີອຸບັດຕິເຫດແຕກຫັ້ນນະ ມາເບິ່ງຊີວິດການເປັ ນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລ້ວນີ້ ເປັນແນວໃດ ຫຼັງຈາກທີ່ທາງໂຄງການໄດ້ຮັບການຈັດສັນໄປແລ້ວນີ້ ອັນນີ້ ອັນນີ້ຢາກໃຫ້ຍົກຕົວຢ່າງເຂົ້າມາແຊກເບິ່ງວ່າເປັນຈັ່ງໃດ
ຄືໂຕເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍນີ້ເນາະ ເຮົາ ອ່າ ເຮົາໃນຖານະເປັນນັກຂ່າວເນາະ ເຮົາເຄີຍໄປຕັ້ງແຕ່ກ່ອນເຂື່ອນແຕກເນາະ ລະກໍຫຼັງເຂື່ອນແຕກ ກໍ ຫຼັງເຂື່ອນແຕກກໍເຄີຍໄປປະຈຳການຢູ່ ອ່າ ປະມານ 3 ອາທິດເນາະ ອືມ ໃນຊ່ວງເຂື່ອນແຕກ ແລ້ວ ອ່າ ໃນ ໃນຊ່ວງການຟື້ນຟູເນາະ ກໍໄດ້ຕິດຕາມຂ່າວ ກໍໄດ້ໂທ ອ່າ ຖາມຂ່າວກັບຊາວບ້ານຢູ່ເປັນປະຈຳເນາະ ມັນ ມັນບໍ່ມີ ອ່າ ການຟື້ນຟູທີ່ມີປະສິດທິພາບເທົ່າໃດ ພໍເທົ່ າໃດນະ ເຮົາເບິ່ງນະ ເພາະວ່າຊາວບ້ານຢູ່ຢ່າງ ອ່າ ລຳບາກ ຢູ່ຢ່າງຫຍຸ້ງຍາກ ນ້ຳກິນນ້ຳໃຊ້ຄູ່ມື້ນີ້ຍັງບໍ່ພຽງພໍ ອືມ ດິນກະສິກຳ ອ່າ ທີ່ທົດແທນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ບາງບ້ານກະຍັງບໍ່ໄດ້ ມີຜ່ານມາ ອ່າ ຫ້າປີແລ້ວ ຫ້າປີເ ນາະ ກະຍັງບໍ່ມີດິນເຮັດກະສິກຳ ຊາວບ້ານບາງຄອບຄົວ ອ່າ ບາງບ້ານເນາະ ອືມ ເພາະວ່າ ອ່າ ລັດບໍ່ໄດ້ສົນໃຈ ບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເທົ່າທີ່ຄວນ ໃນການບຸກເບີກ ໃນການຈັດສັນ ໃນການຟື້ນຟູຄຸນນະພາບຊີວິດຂອ ງປະຊາຊົນ ມີແຕ່ປ່ອຍປະລະເລີຍເຂົາເຈົ້າ ເຫັນໄດ້ຈາກທາງກອງປະຊຸມສະພາເອງເນາະ ທີ່ເຂົາເຈົ້າກໍມີການກ່າວ ອ່າ ກ່າວ ກ່າວເຖິງເນາະ ເລື່ອງຂອງ ອ່າ ເງິນຊົດເຊີຍເອງເນາະ ທີ່ມັນສູນເຮ່ຍ ອ່າ ສູ ນຫາຍໄປເນາະ ທີ່ມັນເຮ່ຍຫາຍຕົກຫຼົ່ນໄປ ກໍປະມານ 80 ປາຍກວ່າຕື້ເນາະ ມັນ ມັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ບໍ່ໄດ້ ອ່າ ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ອ່າ ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບນ້ຳຖ້ ວມຈາກເຂື່ອນແຕກເທົ່າທີ່ຄວນເລີຍ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ບັດນີ້ ອັນ ຂໍອະນຸຍາດຖາມຕໍ່ກ່ຽວກັບ ອັນ ເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍເນາະ ເພາະວ່າ ອັນ ອັນ ພິທີກອນກໍເຄີຍໄດ້ຕິດຕາມຂ່າວນີ້ນຳຫັ້ນນະ ແລ້ວບັດນີ້ ເທົ່າທີ່ ອັນ ອ້ າຍໄດ້ຕິດຕາມ ອັນ ປະຊາຊົນຢູ່ອັດຕະປືເນາະ ເປັນຈັ່ງໃດ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊຫັ້ນ ເລື່ອງຄ່າຊົດເຊີຍລາຍການທີ 6 ເດ ເຈົ້າ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ເອີ ເປັນຈັ່ງໃດເນາະ ມີຄວາມຄືບໜ້າແນວໃດແລ້ວບໍ່ເນາະ ປະ ຊາຊົນໃກ້ສິໄດ້ຮັບແລ້ວບໍ່ ຫຼືແນວໃດ
ອ່າ ຕິດຕາມກັບຊາວບ້ານລ່າສຸດເນາະ ກັບນີ້ໜ້າສິເປັນການເລື່ອນ ອ່າ ການຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍລາຍການທີ 6 ເນາະ ປະເພດຊັບສິນມີຄ່າ ປະເພດຊັບສິນມີຄ່າກໍຄືເຮືອນ ຄຳ ພະ ອ່າ ລົດຈັກ ລົດໃຫຍ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວ ກໍພວກ ອ່າ ອ່າ ຊັບສິນມີຄ່າອື່ນໆ ພວກຄຳ ພວກອັນຍະມະນີຕ່າງໆເນາະ ບາງຄົນເຮືອນກໍ ເຮືອນກໍຮ່ຳລວຍເນາະຈັ່ງຊີ້ ແຕ່ເວລາປະເມີນຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ອືມ ອ່າ ຊາວບ້ານເຂົາເຈົ້າສູນເສຍໄປເໝິດເນາະ ເວລາ ເວົ້າປາກເປົ່າຈັ່ງຊີ້ນະ ເວລາປະເມີນປາກເປົ່າ ປະເມີນຊັບສິນ ປະເມີນມູນລະຄ່າ ອ່າ ບໍລິສັດປະກັນໄພ ອ່າ ບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍເອງ ເຂົາເຈົ້າກໍບອກວ່າຊາວບ້ານນະ ອ່ າ ມີຊັບສິນຫຼາຍເກີນໄປ ອັນນີ້ມູນລະຄ່າສູງເກີນໄປ ໃຫ້ກັບໄປປະເມີນໃໝ່ ປະເມີນ ປະເມີນສູງ ປະເມີນສູງເກີນໄປຊັ້ນເນາະ ໃນສ່ວນຂອງພາກລັດເພິ່ນໃຫ້ມາ ອືມ ກໍຕ້ອງໄດ້ ອັນນະ ອືມ ສະພາບໍ່ອະນຸມັດ ກໍຕ້ອ ງ ອັນນະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງກໍຕ້ອງກັບມາປະເມີນຄືນໃໝ່ ຊາວບ້ານກໍຍັງເວົ້າກັບຄືນຄືເກົ່າວ່າ ຊັບສິນຂ້ອຍແບບນີ້ ພະຍານຫຼັກຖານ ຄົນຂ້າງເຮືອນ ເຫັນບໍ່ຂ້ອຍມີຄຳ ເຫັນບໍ່ຂ້ອຍມີ ອ່າ ມີພະ ເຫັນບໍ່ຂ້ອຍມີລົດໃຫຍ່ ເຫັນບໍ່ຂ້ອຍມີລົດຈັກ ອືມ ຂ້າງເຮືອນກໍວ່າແບບນີ້ ເຈົ້າ ອືມ ແຕ່ລັດຖະບານກໍຍັງບອກວ່າສູງເກີນໄປ ໃຫ້ກັບໄປປະເມີນໃໝ່ ໜ້າ ຮອບນີ້ໜ້າສິປະເມີນປະມານ 3 ຮອບແລ້ວ ປະເພດອັນເນ້ຍ ປະເພດ ອ່າ ຊັບສິນມີຄ່າ ຈົນຮອດຄູ່ມື້ນີ້ ຜ່ານມາຫ້າປີ ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າ ປະຊາຊົນສິໄດ້ເງິນຊົດເຊີຍປະເພດ ອ່າ ຊັບສິນມີຄ່ານີ້ມື້ໃດຕອນໃດ ເພາະວ່າມັນບໍ່ມີຂໍ້ສະຫຼຸບຫຍັງເລີຍ ແລະ ລັດຖະບານລາວກໍບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດໆໃ ຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ ເຈົ້າ ມື້ນີ້ ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາຂອງພວກເຮົາ ກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈ ເພັດສະຫຍາມ ນັກຂ່າວຜູ້ທີ່ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເຂື່ອນແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະກະເຂື່ອນໃນສາ ຂາແມ່ນ້ຳຂອງຕ່າງ

ເຈົ້າ ກໍໄດ້ຮັບຮູ້ເນາະວ່າ ປະຊາຊົນທີ່ເພິ່ນຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນຈັດສັນໃໝ່ ເຖິງຈະໄປຢູ່ບ່ອນໃໝ່ ມີເຮືອນມີຊານຈັດສັນ ແຕ່ວ່າຊີວິດການເປັນຢູ່ກໍຍັງທຸກຍາກລຳບາກຢູ່ ເຈົ້າ ອືມ ກໍຍັງຈະມີຫຼາຍຄອບຄົວອີກ ທີ່ວ່າ ຈະຖືກຍົກຍ້າຍຈາກໂຄງການເຂື່ອນນີ້ນະເນາະ ເຈົ້າ ຟັງແລ້ວກໍຢ່າລືມກົດໄລ້ກົດແຊ ບອກຕໍ່ກັນໄປເນາະວ່າ ສາມາດຟັງລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ Podcast ໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລະກໍ Spotify ໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ທ່ານ ຍັງສາມາດຮັບຊົມວິດີໂອໄດ້ທາງ Facebook ແລະ YouTube ນຳອີກ ແລະກໍຊ່ວຍກົດໄລ້ກົດແຊແດ່ ຫຼັງຈາກທີ່ຮັບຟັງຮັບຊົມແລ້ວນະ ສຳລັບມື້ນີ້ ພວກເຮົາສອງຄົນລາໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ